ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການກວດກາສຳປະທານທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງສາມາດດຳເນີນການກວດກາໄດ້ 460 ກວ່າໂຄງກາ ນ ຫຼື ຄິດເປັນ 20.7 ເປີເຊັນ ຂອງສຳປະທານທັງໝົດ 2,223 ໂຄງການນັ້ນ ພົບວ່າການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຕ່ຢ່າງໃດ ຫາກແຕ່ເປັນການສວຍໃຊ້ອຳ ນາດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກຂັ້ນເປັນດ້ານຫຼັກ ອັນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນການຂັດແຍ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບສິດໃນການຖືຄອງທີ່ດິນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວກັບບໍລິສັດທີ່ ໄດ້ຮັບສຳປະທານທີ່ດິນນັ້ນ ເພາະປະຊາຊົນທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ດິນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງຍຸຕິທຳ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ດິນນີ້ເປັນດິນຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ໂດ ຍສະເພາະແມ່ນດິນແຕ່ລະປະເພດ ຖ້າມີການຫັນປ່ຽນ ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຢູ່ໃນກົດໝາຍລາວເຮົາມາດຕາ 49 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດິນສະຫງວນນີ້ນະ ປ່ າສະຫງວນ ດິນທີ່ມັນຖືກໂຄງການ ກໍຕ້ອງໄດ້ອະນຸຍາດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ມາດຕາ 50 ນີ້ ຖ້າເປັນດິນປອກໂຫຼ້ນ 100 ເຮັກຕານີ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕິ ອັນນີ້ລະ ຜ່ານມານີ້ຂ້າພະເຈົ້າສືບຖາມເ ບິ່ງເດ ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ລະກໍເອົາລົດຈົກໄປບຸກໂລດ ນີ້ມັນກໍສົ່ງຜົນກະທົບໃດ໋ ປະຊາຊົນນີ້ເອົາຫຼັກຮົ້ວອອກນຳກໍບໍ່ທັນ ທັງໆທີ່ບໍ່ທັນຊົດເຊີຍ ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລະບຸວ່າທາງການລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອການຜະລິດດ້ານກະສິກຳໄປແລ້ວ ຈຳນວນເຖິງ 2,223 ໂຄງການ ທີ່ມີພື້ນທີ່ລວມກວ່າ 11 ລ້ານເຮັກຕາ ແຕ່ມີການໃຊ້ທີ່ດິນຕົ ວຈິງ 6 ແສນກວ່າເຮັກຕາ ຫຼື 5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຂອງພື້ນທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມລາວນັ້ນ ກໍເພາະວ່າພະນັກງານລັດ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດໜ້າ ທີ່ຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນໄປສົ່ງມອບໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນເປັນການສ່ວນຕົວ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍາດເອົາທີ່ດິນ ກັບໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ເມື່ອສົມທຽບກັບລາຄາທີ່ດິນຕົວຈິງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ກໍສາມາດດຳເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂໄດ້ ຢ່າງຈຳກັດ ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳນັ້ນ ກໍເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກອຳນາດທ້ອງຖິ່ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສ ໂດຍບັນດາພະນັກງານ ລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາກັນປົກປິດຂໍ້ມູນໂຄງການ ເພື່ອຈະຫຼົບລ່ຽງການຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍເປັນສຳຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມ າ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງການບັນທຶກຂໍ້ມູນໂຄງການເຂົ້າສູ່ຖານຂໍ້ມູນໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ໃນ 11 ແຂວງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລ ະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການປ້ອນຂໍ້ມູນໂຄງການເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີຈຳນວນ 2,128 ໂຄງການ ໂດຍໄດ້ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ໄດ້ມອບລະຫັດປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນປີ 2023 ໃນ 11 ແຂວງ ຄື ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ເຊກອງ ອັດຕະປື ຜົ້ງສາລີ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແ ກ້ວ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລີ ທາງດ້ານທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນການພົບປະກັບບັນດານັກທຸລະກິດລາວວ່າ ທ່ານໄດ້ມີຄຳສັ່ງໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ດ ຳເນີນການກວດກາສຳປະທານທີ່ດິນທຸກໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ ໂດຍຖ້າຫາກກວດກາພົບວ່າ ເປັນການໄດ້ຮັບສຳປະທານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼືວ່າບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມສັນຍາການລົງທຶນຢ່າງ ແທ້ຈິງ ລວມເຖິງບັນດາໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຫຼື ບໍ່ມີການລົງທຶນຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍນັ້ນ ກໍໃຫ້ດຳເນີນການຍົກເລີກສຳປະທານໄດ້ໃນທັນທີ ແຕ່ວ່າກໍສາມາດຍົກເລີກໄດ້ພຽງ 101 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນກາ ນສຳຫຼວດສະພາບທີ່ດິນ ໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກໍຍັງພົບດ້ວຍວ່າ ມີທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ກວ່າ 628,000 ຕອນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ຂະນະທີ່ ທາງການລາວຍັງບໍ່ມີແນວທາງທີ່ຊັດເຈນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA